ຜູ້ຜະລິດລົດຂອງຈີນກຳລັງເຮັດໃຫ້ມີການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງລົດໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດລົດຂອງບຣາຊິລ ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນຖືກຄອບງຳໂດຍບັນດາບໍລິສັດອາເມລິກາ ຢູໂຣບ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ BYD ແລະ GWM ສອງຜູ້ຜະລິດລົດໄຟ ຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຈີນ ໄດ້ປະກາດການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 2.5 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດບຣາຊິລໃນປີນີ້ ທັງສອງບໍລິສັດຈະຫັນປ່ຽນໂຮງງານເກົ່າຂອງ Ford ແລະ Mercedes ທີ່ຫາກໍອອກຈາ ກປະເທດໄປເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານຣິກາໂດ ບາສໂຕສ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍກິດຈະການສະຖາບັນຂອງ GWM ບຣາຊິລ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ So our strategy not only to import vehicles we start last year importing ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເ ພື່ອນຳເຂົ້າລົດເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມການນຳເຂົ້າລົດໃນປີກາຍນີ້ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ການນຳເຂົ້າອີກ 2-3 ປີ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີນີ້ ພວກເຮົາຈະເລີ່ມການຜະລິດໃນປະເທດບຣາຊິລ ດັ່ງນັ້ນຕະຫຼ າດບຣາຊິລຈຶ່ງເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບ GWM ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕະຫຼາດ ແຕ່ບຣາຊິລຍັງຈະເປັນຖານສຳຄັນສຳລັບການສົ່ງອອກໃນອາເມລິກາລາຕິນອີກດ້ວຍ ບໍລິສັດຈີນມີຍອດຂາຍສູງ ສຸດເປັນປະຫວັດສາດໃນປະເທດບຣາຊິລໃນປີ 2023 ໂດຍການນຳສະເໜີລົດໄຟຟ້າ ແລະ ລົດແບບຈັກປະສົມທີ່ລຽບງ່າຍກວ່າ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄູ່ແຂ່ງຈາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຢູໂຣບ ສະມາຄົມລົດໄຟ ຟ້າຂອງບຣາຊິລກ່າວວ່າ ຍອດຂາຍໃນກຸ່ມນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນໂດຍສະເລ່ຍໃນປີ 2023 ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກ່ອນ ທ່ານບາສໂຕສ ເຊິ່ງຍັງເປັນປະທານສະມາຄົມອີກດ້ວຍ ເຊື່ອວ່າ ຕະຫຼາດບຣາຊິລຈະສື ບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນປີນີ້ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ
was amazing this year
ປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນດີຫຼາຍ ປີນີ້ພວກເຮົາຄາດຄະເນຍອດຂາຍໃໝ່ໃນບຣາຊິລ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຄາດຄະເນວ່າ ຈະຂາຍໄດ້ປະມານ 150,000 ຫົວໜ່ວຍໃນບຣາຊິລໃນປີນີ້ ກໍຄືໃນປີ 2024 ປະເທດບຣາຊິລເປັນຕະຫຼາດລົດ ທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບ 6 ຂອງໂລກ ໂດຍມີຍອດຂາຍລົດຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄັນໃນປະເທດໃນປີ 2023 ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດລົດແຫ່ງຊາດ ລົດໄຟຟ້າ ແລະ ລົດແບບຈັກປະສົມຍັງເປັນສ່ວນນ້ອຍໆຂອງຕະຫຼາດ ນີ້ ທີ່ກວມເອົາປະມານ 5 ເປີເຊັນ ແຕ່ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊ່ວງຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ່ນັກວິເຄາະບາງຄົນກ່າວວ່າ ບຣາຊິລບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນຍານພາ ຫະນະຂອງຕົນເປັນລົດໄຟຟ້າ ຫຼື ລົດ EV ແລະ ເວົ້າວ່າມີທາງເລືອກອື່ນທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງຫຼາຍກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ລົດເກືອບທັງໝົດຢູ່ເທິງທ້ອງຖະໜົນໃນປະເທດບຣາຊິລ ສາມາດຂັບເຄື່ອນດ້ ວຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ປ່ອຍອາຍພິດ ຕ່ຳ ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ ການຕິດຕັ້ງສະຖານີສາກໄຟ ທ່ານ ມີລາດ ກາລູມາ ເນໂຕ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳຫ້ອງການໃນບຣາຊິລຂອງ ເຈໂຕ ໄດ ນາມິກສ໌ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານອຸດສາຫະກຳຍານພາຫະນະອັດສະລິຍະ ໄດ້ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ So we have ethanol, we have also we have ພວກເຮົາມີເອຕາໂນລ ພວກເຮົາຍັງມີການພັດທະນາພາຍໃນບາງຢ່າງ ໂດຍ ໃຊ້ໄຮໂດຣເຈນເປັນຕົ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາມີສະພາບການແບບນີ້ໃນປະເທດບຣາຊິລ ທີ່ສາມາດຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວໆໄດ້ ທີ່ດີກວ່າລົດໄຟຟ້າພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວ ໃນອາທິດທຳອິດຂອງປີ ສອງຜູ້ຜະລິດ ລົດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດບຣາຊິລ ຍັງໄດ້ປະກາດການລົງທຶນໃໝ່ມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາ Volkswagen ຂອງເຢຍລະມັນ ປະກາດວ່າ ຕົນຈະອັດສີດເງິນ 1.8 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອປັບປຸງໂຮງງານຂອງຕົນໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ເລີ່ມ ການຜະລິດລົດແບບຈັກປະສົມ ຫຼື hybrid ແລະ ລົດໄຟຟ້າເຕັມຮູບແບບໃນປະເທດບຣາຊິລ ບໍລິສັດ General Motors ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະລົງທຶນ 1.4 ຕື້ ໃສ່ສູນການຜະລິດຂອງຕົນໃນປະເທດບຣາຊິລ ແຕ່ບໍ່ມີການປະກາດແ ຜນການໃໝ່ ທີ່ຈະເລີ່ມການຜະລິດຍານພາຫະນະໄຟຟ້າໃນປະເທດ ອາດນະສັກ VOA